SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຖືກພະຍາດໂຄວິດ-19 ບຸກລຸກມາ ເໝືອນດັ່ງປະເທດອື່ນໆ ແຕ່ອາດຈະນ້ອຍກວ່າກໍອາດຈະເປັນໄດ້ ແຕ່ເຖິງຢ່າງ ໃດກໍຕາມ ປາກົດວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ຈາກບັນດາປະເທດສາກົນນານາຊາດຕ່າງໆ ມາກມາຍ ໂດຍສະເພາະຈາກສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ອັນເປັນເຫ ດໃຫ້ທີ່ວ່າບັດນີ້ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສັກຢາວັກຊີນຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນພົນລະເມືອງຂອງຜືນແຜ່ນດິນລາວນັ້ນ ໄດ້ເກີນ 50 ເປີເຊັນແລ້ວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ໃນຂົງເ ຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສຳລັບການສັກວັກຊີນຂອງສາທາ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນເນາະ ຮອດວັນທີ 27 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ຊາວລາວມີຜູ້ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິ ດ-19 ແລ້ວ ສີ່ລ້ານໜຶ່ງພັນສາມຮ້ອຍສິບແປດຄົນ ຄິດເປັນເປີເຊັນກະ 55.57 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ ກໍແປວ່າມັນສັກກາຍ 50 ເປີເຊັນແລ້ວ ກໍແປວ່າ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນດີເລີຍນະ ເພາະວ່າ ສັກກາຍ 50 ເປີເຊັນ ນີ້ ຄັນວ່າສັກຮອດ 70 ຫຼືວ່າ 80 ເປີເຊັນນີ້ ກໍແປວ່າບ້ານເມືອງຕະຫຼອດປອດໄພວ່າຊັ້ນເຖາະ ເປີດປະຕູປະຕ່າງ ໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຍົກຕົວຢ່າງ ປະເທດອົດສະຕຣາລີເຢຍນີ້ກໍພະຍາຍາມສັກໃຫ້ມັນໄ ດ້ 70 80 ເປີເຊັນ ລະກະຊິເປີດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ດຽວນີ້ມັນ ມັນບໍ່ໄດ້ປານນັ້ນ ແຕ່ວ່າລາວຫັ້ນມັນໄດ້ 50 ແລ້ວ ກະທັງທີ່ວ່າ ຢູກຢາບໍ່ໄດ້ຊື້ຊ້ຳ ໄດ້ຂອງຟຣີ ມັນ ມັນ ມັນກະດີຕົ້ວ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ແມ່ນວ່າ ຢາວັກຊີນທີ່ສັ ກໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍທີ່ສຸດຫັ້ນ ແມ່ນ ແມ່ນ Sinovac Sinopharm ແມ່ນບໍ່ ສ່ວນໃຫຍ່ຊິເປັນ Sinopharm ເນາະ Sinopharm ຂອງທາງ ຂອງຈີນທີ່ສົ່ງມາ ມາຊ່ອຍເຫຼືອເນາະ ດັ່ງທີ່ເວົ້າຫັ້ນ ມັນສັກໄດ້ເກີນ 50 ເປີເຊັນລະ 4 ລ້ານປາຍລະ ປະຊາຊົນໃນລາວມັນ ມີແຕ່ 7 ລ້ານປາຍ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ຄັນວ່າມີ 8 ລ້ານ ມັນກະສັກ 4 ລ້ານ ມັນກະກາຍເຄິ່ງແລ້ວວ່າຊັ້ນເຖາະ ອັນນີ້ບໍ່ຮອດ 8 ລ້ານຊ້ຳ ປະຊາຊົນຫັ້ນນະ ກໍແປວ່າສັກໄດ້ຫຼາຍ ລະເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ຫຼືວ່າເອີ່ຍ ຫຼືວ່າ ໃຫ້ແນວໃດແນວໜຶ່ງ ບອກໃຫ້ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ມື້ໃດເນາະເພິ່ນຊິເປີດປະຕູປະຕ່າງ ອັນລັອກດອກລັອກດາວ ອັນໄມ້ທີ່ວ່າມາຂວາງກັນຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ອັນຍົກຮື້ຖິ້ມໝົດຈັ່ງຊີ້ ເປີດກວ້າງໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ປົກກະຕິ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເພິ່ນ ເພິ່ນໄດ້ບອກບໍ່ວ່າເພິ່ນຊິເປີດກວ້າງມື້ໃດ ອັນນີ້ຍັງບໍ່ມີປະກາດອອກມາເນາະ ວ່າຫຼັງຈາກທີ່ສັກວັກຊີນເກີນ 50 ເປີເຊັນແລ້ວຊິ ເປີດປະເທດເພື່ອຮັບນ້ອງ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຫຼືວ່າເປີດປະເທດທຳມາ ຄ້າຂາຍກັບຕ່າງປະເທດໄດ້ມື້ໃດ ແຕ່ວ່າ ນະເວລານີ້ ຕອນນີ້ເນາະ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະມີການ ຍັງ ຍັງມີການເຂັ້ມງວດກວດຂັນ ໃນເລື່ອງຂອງການ ການຢູ່ການກິນກັນ ຖືວ່າ ເວົ້າງ່າຍໆ ກະຄືວ່າ ຍັງ ຍັ ງລັອກດາວຢູ່ຊັ້ນເນາະ ຄັນ ຄັນວ່າລັອກດາວຢູ່ ລະກະສັກໄດ້ກາຍ 50 ເປີເຊັນນີ້ນະ ທີ່ວ່າເພິ່ນຍັງບໍ່ມີ ຄວາມຊີ້ແຈງອະທິບາຍ ຫຼືວ່າໃຫ້ວີ່ແວວຫຍັງວ່າຊິເປີດລັອກດາວ ຫຼືວ່າເປີດກວ້າງມື້ໃດນີ້ ຄັນວ່າເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ຂໍຖາມໄດ້ວ່າ ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຕົວເລກມາຈັກເປີເຊັນຫຼືບໍ່ ກ່ອນທີ່ເພິ່ນຈະ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ຄັນວ່າສັກໄດ້ 80 ເປີເຊັນ ລະເພິ່ນຊິເປີດ ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ຕົວເລກມາຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ຕົວເລກກະຍັງບໍ່ ບໍ່ໃຫ້ມາເນາະ ເພາະ ວ່າຕອນນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າປະຊາຊົນຊາວລາວທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດຂ້າງຄຽງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນໄທເນາະ ຫວຽດນາມ ຈັ່ງຊີ້ກໍເດີນທາງເຂົ້າປະເທດ ໂດຍສະເພາະຈາກປະເທດໄທນີ້ ຈຳນວນຫຼາຍເດີນທ າງກັບບ້ານນີ້ ກະຈະມີ ມີຈຳນວນຫຼາຍພໍສົມຄວນຢູ່ແຕ່ລະມື້ເນາະ ກໍມີການກວດຫາໂຄວິດ-19 ແລ້ວກະ ກະພໍ້ ກະເຫັນ ກໍຍັງມີການກວດພົບຢູ່ ສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ ກໍເລີຍຍັງມີການລັອກດາວກັນຢູ່ເນ າະ ຕອນນີ້ ກະບັນຫານີ້ແຫຼະ ກວດມື້ອື່ນກໍມີ ກວດມື້ຮືກໍມີ ກວດມື້ວານນີ້ກະມີ ກວດປີກາຍກະມີ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າ ໂຄວິດ-19 ມັນເກີດມາແລ້ວ ມັນຊິຢູ່ນຳຄົນນີ້ຕະຫຼອດໄປ ໂດຍສະເພາະບໍ່ວ່າປະເທດໃດ ປະເທດດ້ອຍກ ານພັດທະນາ ຂາດຢາວັກຊີນ ມັນແຮ່ງຊິຢູ່ນຳດົນກິນຫົວພ້ອມ ແລ້ວໃນປະເທດທີ່ວ່າຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດອົດສະຕຣາລີເນາະ ກໍແປວ່າຊິສັກໃຫ້ໄດ້ 80% ແລ້ວກໍຊິເປີດແຫຼະ ແລ້ວປະເທດອັງກິດ ກໍເປີດມາແລ້ວ ແລ້ວກະຢູໂຣບກໍເປີດແລ້ວ ຫຼາຍບ່ອນກໍເປີດ ອາເມລິກາກໍເປີດແລ້ວ ແຕ່ວ່າໃນລາວນີ້ ຍັງບໍ່ບອກຕົວເລກວ່າຊິເປີດມື້ໃດນີ້ ແມ່ນວ່າເພິ່ນບໍ່ກ້າເປີດບໍ ຫຼືວ່າເພິ່ນບໍ່ຮູ້ຕົວເລກບໍ ຫຼືວ່າ ເພິ່ນຍັງກະຕ ວງບໍ່ໄດ້ ຄິດຄັກໆກ່ອນບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ທີ່ວ່າຕາມປົກກະຕິເນາະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນແກ້ໄຂພະຍາດໂຄວິດ-19 ບໍ່ໄດ້ນີ້ນະ ມັນຢູ່ນຳເຮົານີ້ ເຮົາກໍຕ້ອງເປີດກວ້າງ ຍົກຕົວຢ່າງສັກໄດ້ 80 ເປີເ ຊັນແລ້ວ ມີແຕ່ວ່າເຮັດໃຫ້ຄົນນີ້ບໍ່ເປັນໜັກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ນອນໂຮງພະຍາບານ ບໍ່ຕາຍ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຄັນຕາຍກໍຕາຍເລັກນ້ອຍ ໃຫ້ມັນເປັນດັ່ງຫວັດ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ທຳມະດາໄປຊີ້ນະ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງຫຍັ ງນີ້ ແຕ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງແນວໃດບໍລະ ອັນນີ້ກະບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງອີ່ຫຍັງ ແຕ່ກໍ ກະບໍ່ສາມາດດູໄດ້ ດູເດົາໄດ້ເນາະ ວ່າຊິເປີດໄດ້ຕອນໃດ ເພາະວ່າຕົວເລກຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດນີ້ ໄດ້ ກ ະຍັງກັບ ກັບບ້ານກັບເມືອງນີ້ ມັນ ມັນຍັງບໍ່ນິ້ງເນາະ ວ່າເມື່ອ ບາງມື້ມັນກະ ກໍຫຼາຍ ບາງມື້ກໍໜ້ອຍ ອາດຊິຕ້ອງເບິ່ງຕົວເລກຕົງນີ້ຢູ່ ກໍແມ່ນຢູ່ ມັນຊິກັບ ກໍແມ່ນຢູ່ ມັນຊິກັບໜ້ອຍກັບຫຼາຍຈາກປະເທດໃດກໍຢ່າ ແຕ່ວ່າປ ະຊາຊົນລາວນີ້ມັນມີ 8 ລ້ານ ບໍ່ຮອດ ວ່າຊັ້ນຕົວະ 7 ລ້ານປາຍ ອັນໄລ່ຢູ່ໃນລາວພ້ອມ ແລ້ວກະພວກທີ່ວ່າອອກມາຢູ່ເມືອງໄທ ຫຼືວ່າໄປເມືອງເຈັກ ເມືອງຈີນ ໄປຫວຽດນາມ ໄປໃສກະຢ່າ ກໍແມ່ນພວກ 7 ລ້ານປາຍຫັ້ ນແຫຼະ ກະແປວ່າສັກໄດ້ 50% ແລ້ວມັນໄດ້ຫຼາຍ ແຕ່ວ່າດັ່ງທີ່ເວົ້າ ເພິ່ນຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍວ່າຊິສັກຮອດຈັກເປີເຊັນ ແລ້ວຈຶ່ງ ຈຶ່ງ ຈຶ່ງ ຈຶ່ງ ຈຶ່ງຈະເປີດກວ້າງນີ້ ແຕ່ວ່າປະເທດໄທເດ ທີ່ວ່າກຳລັງມີຄົນເປັນຫຼາຍ ແລ້ວກໍຕາ ຍຫຼາຍຢູ່ນີ້ ພວກເພິ່ນໄດ້ມາເວົ້າມາວ່າ ຫຼືວ່າເອີ່ຍອອກມາບໍວ່າ ຄັນວ່າສັກຈັກ ວັກຊີນໄດ້ຈັກເປີເຊັນ ແລ້ວຊິເປີດປະຕູປະຕ່າງເປັນປົກກະຕິດັ່ງເດີມນີ້ ໄດ້ເວົ້າບໍ ອັນນີ້ໂຕຂອງປະເທດໄທກະບອກວ່າ ຫາກວ່າ ໄດ້ປະມານຈັກ 70% ນີ້ ກໍຊິເປີດ ເປີດປະເທດເນາະ ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານເອງກໍໄດ້ມີ ໄດ້ສັ່ງການໄປແລ້ວເນາະ ຫວ່າງວັນທີ 1 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມານີ້ ກະຄືບາງພື້ນທີ່ທີ່ພ້ອມເນາະ ຢ່າງເຊັ່ນ ພູເ ກັດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຫຼືວ່າພັງງາຈັ່ງຊີ້ ກະເປີດເປັນນຳ ນຳລ່ອງແລ້ວ ກະຄືທົດລອງເປີດຜ່ານມາ 1 ເດືອນ 1 ເດືອນກວ່າໆນີ້ເນາະ ກະຖືວ່າປະສົບຄວາມສຳເລັດ ກະຄືເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດພາຍໃນພື້ນທີ່ພູເກັດ ພັງງ ານີ້ ຫຼື ຫຼືວ່າເກາະພີພີນີ້ເນາະ ປະຊາຊົນກະມີມູນລະຄ່າການຄ້າການຂາຍນີ້ ສູງ ສູງຂຶ້ນຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວເນາະ